ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئۇيغار تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. ئاقساراي تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن شۇ كۈنى ئاقساراينىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرىنى ياخشىلاش ۋە مال باھاسىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن كېڭەش چاقىرغان. ئۇ ئامېرىكىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۈچەيتىپ، ئامېرىكا ئائىلىنىڭ ئىقتىسادىي سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىشنى مەقسەت قىلغان يېڭى ھەرىكەت پىلانىنى ئېلان قىلغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ شىركەتلەرنى باھانى ئۆستۈرۈپ پۇل پاخاللىقىغا سەۋەبچى بولماسلىقىغا ئاگاھلاندۇرغان بايدىن مۇنداق دېگەن مال باھاسى تۆۋەنلەپ بەزى ئىلگىرىلەشلەر كۆرۈلگەن بولسىمۇ ئەمما يېتەرلىك ئەمەس نۇرغۇنلىغان مەھسۇلاتلار ئۈچۈن باھا يەنىلا بەك يۇقىرى كۆپلىگەن ئامېرىكىلىق ئائىلىلەر ئۈچۈن بەك مۈشكۈل بولۇۋاتىدۇ بايدىن ئوتتۇرىغا قويغان ئوتتۇز يېڭى ھەرىكەت پىلانى ئىچىدە ئامېرىكا پۇقرالىرى ئىجتىمائىي بىخەتەرلىكىنىڭ ئاچقۇچى قىلىپ بېكىتىلگەن دورا ئىشلەپچىقىرىشقا يەنىمۇ كۆپ مەبلەغ سېلىشقا كاپالەتلىك قىلىشنى تەكىتلىگەن ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئوكۇل ئىشلەپچىقىرىدىغان ماتېرىياللارنى ئىشلەپچىقىرىشقا تەخمىنەن ئوتتۇز بەش مىليون دوللار مەبلەغ سېلىنغان ئۇ بۇ تەشەببۇسلارنىڭ ئامېرىكىلىقلارنىڭ ئومۇمىي ئىقتىسادىي سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىپ مەھسۇلاتلارنى ۋاقتىدا ئىشلەپچىقىرىش ۋە يەتكۈزۈشكە كاپالەتلىك قىلىشىنى ئۈمىد قىلىدىكەن بايدىن يەنە ھىندى تىنچ ئوكياندىكى ئون ئۈچ دۆلەت بىلەن يېڭى كېلىشىم تۈزگەن بولۇپ بۇ كېلىشىم ئارقىلىق تەمىنلەش زەنجىرىدىكى توسالغۇلارنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن ئىگىلىنىشىچە ئامېرىكا كېلەر يىللىق پرېزىدېنت سايلىمىدا پۇل پاخاللىقىنىڭ يۇقىرى تۆۋەن بولۇشى بايدىننىڭ پرېزىدېنتلىققا قايتا سايلىنىش سايلانماسلىقىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى دەپ قارالماقتىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئىستېمالدىكى ئۆسۈش توققۇز پىرسەنتكە يەتكەندىن كېيىن پۇل پاخاللىقىنىڭ ئوتتۇرىچە نىسبىتى ئۈچ پىرسەنتكە چۈشكەن ئىدى ھالبۇكى، پۇل پاخاللىقىدىكى بۇ خىل ئاستىلاش ئامېرىكىدا قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ ئىستېمال تەلىپىنى قاندۇرالمايدىكەن.
ئەنگلىيە كۈندىلىك تېلېگراف گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا پاكىستان تالىبانلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى بەش پىرسەنت قۇرۇلۇش بېجى تاپشۇرمىسا بىر بەلباغ ۋە بىر يول تۈرلىرىگە ھۇجۇم قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا تەھدىت سالغان تالىباننىڭ گەنداپۇر گۇرۇپپىسىنىڭ قوماندانى سىنلىق ئۇچۇردا خىتايدىن ئەرەب دېڭىزىغا تۇتىشىدىغان تاشيول ۋە تۆمۈريول قاتارلىق ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئون سەككىز كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى ئۇل ئەسلىھە تۈرى بولغان جۇڭگو پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورىنىڭ ۋەيران بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاي ئىنژېنېرلىرى ۋە ئىشچىلىرى پاكىستاندا ھۇجۇمغا ئۇچرىغان بولۇپ قۇرۇلۇش مەيدانىغا خىزمەتچىلەر توشۇغان ئاپتوبۇس پارتلاپ توققۇز خىتاي ئىشچىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا ئون ئىككى ئادەم قازا قىلغانىدى بۇ يىل بىرىنجى ئايدا بالۇجىستانلىقلار خىتاي ئەڭ كۆپ مەبلەغ سالغان گۋادر پورتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ گۋادرنىڭ ھەققىنى بەر ھەرىكىتى قوزغىغان بولۇپ نامايىشچىلار بىلەن پاكىستان ساقچىلىرى ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن ئىدى پاكىستاننىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى بالۇجىستان ئۆلكىسى مول كان بايلىقى ۋە دېڭىز قىرغىقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن تونۇلغان ئىران ۋە ئافغانىستان بىلەن چېگرالىنغان ئەڭ چوڭ ئۆلكە بولۇپ پاكىستان تالىبانلىرىنىڭ بۇ رايوندىكى قوراللىق كۈچلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكى مەلۇم قوراللىق ھۇجۇملارنىڭ كۈنسېرى كۆپىيىشىگە دۇچ كەلگەن پاكىستان دائىرىلىرىنىڭ خىتايغا تەھدىت دەپ قارالغان بۇ خەۋپنى يوقىتىشقا چارىسىز قالغانلىقى بىلىنمەكتە ئافغانىستان ۋە پاكىستاننىڭ رايونلۇق بىخەتەرلىك مۇتەخەسسىسى ئابدۇل سەيد مۇنداق دېگەن تالىبانلارنىڭ ئاساسلىق كىرىم مەنبەسى باشقىلارنى قاقتى سوقتى قىلىش يېقىندا تالىبان ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ھۆددىگەرلەر ۋە شىركەتلەرگە باج تاپشۇرۇش توغرىلىق تەھدىت سالدى ۋىلسون مەركىزى ئاقىللار ئامبىرى جەنۇبىي ئاسىيا ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى مايكىل كۇگلمان جۇڭگو پاكىستان ئىقتىساد كارىدورىنىڭ مىللىي بۆلگۈنچىلەر ۋە ئىسلام رادىكاللىرىنىڭ قوش تەھدىتى ئاستىدا ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن

ئەركىن سودا رايونى بولغان قەشقەر ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونىدىكى شىنجاڭ چاڭشىن ئېلېكترونلۇق تېخنىكا چەكلىك شىركىتى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن بولۇپ قەشقەر ئەركىن سودا رايونى ئېچىلغاندىن بۇيان ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشكەن تۇنجى شىركەت ھېسابلىنىدىكەن مەزكۇر خەۋەرگە قارىغاندا بۇ شىركەت توك سىمى لامپا ھاۋا تەڭشىگۈچ قاتارلىق يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىدىغان بولۇپ قەشقەردىكى ۋەكىل خاراكتېرىدىكى شىركەت سانائەت ئىشلەپچىقىرىشنى غەربكە ئېچىۋېتىلگەن ۋە ئېكسپورتنى ئاساس قىلغان دەپ ئالاھىدە تەشۋىق قىلىنغان قەشقەردە بۇ تىپتىكى ئېلېكترونلۇق تېخنىكا ۋە بىيوتېخنىكا شىركەتلىرى ئىككى يىلدا ئىككى يۈز پىرسەنت ئاشقان يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركەتتىن بۇ يىل يەتتە يېڭى تېخنىكا شىركىتى قۇرۇلۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىكى ئىككى شىركەتتىن ئون تۆت شىركەتكە كۆپەيگەن خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى بۇ خىل كارخانىلارنىڭ غەربنىڭ ئىقتىسادىي جازاسىغا قارىماي ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئېكسپورتنى كېڭەيتىشىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان دوكتور ئادرىئان زېنس بۇ خىل تەرەققىياتنى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەمدە داۋاملىشىۋاتقان قۇل ئەمگىكى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىماقتا تەتقىقاتچى دەررېن بايلېرمۇ تېررورلۇق كاپىتالىزم ناملىق كىتابىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەركىن بازار دۆلەت كاپىتالىزمى ۋە كۆچمەنلەر مۇستەملىكىسى نۇقتىئىي نەزىرىدىن شەرھلىگەن ئىدى زىمىستان تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە ئۇيغۇر ئېلىدىن ئېكسپورت قىلىنىۋاتقان خىتاي تاشقى سودا مەھسۇلاتلىرىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ھېلىھەم ئارىلاشقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خەۋەردە خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىغا قارىماي رايوندىن سىرتقا چىقىرىلىۋاتقان تاشقى سودا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش جەريانىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ھازىرغىچە ئارىلىشىپ كېلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى ئاشكارىلىغان سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسلانغاندا قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ تاشقى سودا مىقدارى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئېشىپ بىر يۈز ئون ئۈچ پىرسەنت كۆپەيگەن ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرېئان زېنسنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئائىت ئەڭ يېڭى تەتقىقاتى يېقىندا ئېلان قىلىنغان ئۇ بۇ ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېكسپورتنىڭ ئېشىشىنىڭ بىردىن بىر سەۋەبى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچىنىڭ رايوندا بارغانسېرى كېڭىيىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ كۆرسەتكەن دوكتور ئادرېئان زېنس بۇ يىل يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان شىنجاڭ ئاپتونوم رايونىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئۇقۇم خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشى ناملىق ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ماھىيىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا چوڭقۇر تەكشۈرگەن ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە بۇرۇنقى نەچچە يۈز مىڭلىغان كەسپىي ماھارەت بويىچە تەربىيىلەنگۈچىلەرنى مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپلا قالماي بەلكى يەنە بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى نورماللاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇ يەنە مىليونلىغان يېزا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى خىتاينىڭ ھەرقايسى ئۆلكە شەھەرلىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن دوكتور ئادرېئان زېنس ماقالىسىدە يەنە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېكسپورتنىڭ رېكورد خاراكتېرلىك يۇقىرى سۈرئەتتە كۆپىيىشىنىڭ يەنە بىر مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى دەل ئۇيغۇر رايونىنىڭ قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان سودىسىدىكى جىددىي تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك دەپ چۈشەندۈرگەن ئۇ خىتاي ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىگە قارىتا غەرب دۆلەتلىرى يۈرگۈزۈۋاتقان سودا ئېمبارگولىرى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان زىيانلىرىنى قوشنا دۆلەتلەرگە ھەسسىلەپ كۆپەيتىۋاتقان ئېكسپورتى ئارقىلىق تولۇقلىماقچى دەپ كۆرسەتكەن
ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شېڭرۇي قازاقىستاننىڭ ئاباي ئوبلاستىنىڭ ۋالىسى ئۇرانخايېف باشچىلىقىدىكى ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشكەن ما شېڭرۇي ئۇرانخايېفنى قارشى ئالغاندا قىلغان سۆزىدە يېڭى دەۋردە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيىسىنى تولۇق توغرا ۋە ئەتراپلىق يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن

ئىجرا قىلىنغاندىن بۇيان بىر قىسىم خىتاي مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلىمىگە ئۇچراپ خىتاي سودىسىغا زەربە بېرىشكە باشلىغانلىقى ۋە خىتاينىڭ ئەمدى تەرەققىي قىلىۋاتقان ئاسىيا ئافرىقا دۆلەتلىرى جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىغا بەكرەك كۆز تىكىۋاتقانلىقى بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدە ئەركىن سودا رايونى قۇرۇپ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودا ھەمكارلىقىنى ناھايىتى تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرېئان زېنس بۇ يىل يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان شىنجاڭ ئاپتونوم رايونىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئۇقۇم خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشى ناملىق ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېكسپورتنىڭ رېكورد خاراكتېرلىك يۇقىرى سۈرئەتتە كۆپىيىشىنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى دەل ئۇيغۇر رايونىنىڭ قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان سودىدىكى جىددىي تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك دەپ چۈشەندۈرگەن ئىدى

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر
ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا كۆپ ساندا كىشىلەر مىللىي بۆلگۈنچىلىك ۋە دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ كېسىلگەن بولسىمۇ يەنە بىر قىسىملىرى كەم ئۇچرايدىغان ھەتتا جازالانغۇچى ئۆزىمۇ خىيال قىلىپ باقمىغان غەيرىي ۋە ئالاھىدە جىنايەتلەر بىلەن كېسىۋېتىلگەن ئىلى ۋىلايەتلىك كۆچمەنلەر ئىدارىسىنىڭ پېنسىيونېرى ئەسقەر ئازاتبېك ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئەسقەرنىڭ قازاقىستاندىكى ھەدىسى گۆھەر خانىم تەمىنلىگەن سوت ھۆكمىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇ قازاقىستاننىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلخانا خادىمىنى غۇلجىدىكى بىر قانچە سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسىنى زىيارەت قىلدۇرغانلىقى ئۈچۈن دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ يىگىرمە يىللىق كېسىۋېتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىلى ئوبلاستلىق كۆچمەنلەر ئىدارىسىنىڭ پېنسىيونېرى ئەسقەر ئازاتبېكنىڭ قازاقىستاندىكى ھەدىسى گۆھەر خانىمنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى قازاقىستانغا كۆچۈپ بارغان ۋە قازاقىستان ۋەتەنداشلىقىغا ئۆتۈپ كەتكەن ئەسقەر ئازاتبېك ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى قورغاس چېگرا بازىرىنى ئايلىنىۋاتقان مەزگىلدە خىتاي ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ خىتايغا ئەكىتىلگەن. ئەسقەر ئازاتبېك. سىز نېمىسى بولىسىز ئۇ. асқар азатбек мен әдәсімін әдәсі ошақтағы ошақтағы туысқан әдәсімін аял балалар бамыты аял балалардың бәрі құлжада ол өзі бірінші қазақстанға шығып енді әйелі менің бала шағасын әкелемін деп жүрген кезде мынандай болды қараңыз қанша жаста барыпты бұл жыл қанша жас инаңыз ئىنىم جەتپىس ئالتىنشى جىلغى. قىرىق يەتتە قىرىق سەككىزكەن. ئېندى ئودان بېرى قاراي ئالتە يىل بولۇپ قالدى مىنې. گۆھەر خانىم ئۇشتۇمتۇت غايىپ بولۇپ كەتكەن ئىنىسىنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىپ بىر يىل ھەپىلەشكەندىن كېيىن ئىنىسىنىڭ جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ يىگىرمە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان. شۇندىن ئاسقار شۇ شۇنىڭدىن كېيىن كەتكەندىن كېيىن ھازىرغىچە بىر خەۋەر يوقمۇ ھېچقانداق گەپ يوقمۇ يا خەۋەر بارمۇ بىر يەردىن. ئېندى مۇنداي жиырма жылға соттап жіберді бұл баланы қараңыз жыл ма
жиырма жылға соттап тастады ол жерде соттағанда мынандай үкім шығарған шпиондық жасады деп қазақ мен қытайдың ортасына шпиондық жасады деп шпиондық қылды дейді жасуслық қылды дейді шұнақ ма иә иә иә сонымен осы биыл жиырма үшінші жылы елшілік барып көріп келді түрмеде сонымен осы жетінші айдың он сегізі екінші рет барып қолынан қолхат алды заң бойынша ә, қазақстанның азаматы басқа елде елде отырса қазақстанға ауыстыруға заң бар сонымен менің талабым қазір тездетіп қазақстанға ауыстыру себебі осы биыл жиырма үшінші жылы он екі он екінші айдың жетісінде алты жыл болады түрмеде отырғаны соттың үкімі қайғызы бамы қолданылады соттың үкімі қағазы бар бірақ толық емес

ياق ياق ئۇنداق ئىش يوق. بۇ سۇ ئىشلىرىنىڭكى بۇ سۇ قۇرۇلۇشلىرىنىڭ شۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقىدىن بۇ سىلىنىڭ ئىدارىنىڭ مۇشۇ ۋاقىتتا خەۋىرى بارمىتى يوقمىتى سىلەر شۇنى ئاگاھلاندۇرغانمۇ ئاگاھلاندۇرمىغانمۇ؟ بىز ئۇقمايمىز بۇلارنى ئۇنى سۈرۈشتە قىلىدىغان ئىشىڭ بولسا شۇ ھۆكۈمەت تەرەپكە بېرىپ ئۆزىڭلارچە سۈرۈشتە قىلىڭلار. گۆھەر خانىم قازاقىستان ھۆكۈمىتىگە ئەھۋالنى مەلۇم قىلىپ ئىنىسىنى قۇتۇلدۇرۇشنى تەلەپ قىلغان.

ay turmaga berib qo'lxat дедіңіз ғой Şu адам kim kim дедіңіз kim qaysi а жиырма үшінші жылы осы жетінші айдың он сегізінде екінші рет қазақстан барып менің талабым бойынша қолынан қолхат алып келді қолхат алды асқар азатбек қолынан қолхат жазып берген мені қазақстанның түрмесіне ауыстыруыңызды сұраймын деп соныменен қазір ол ол жақта тігін істеп жатыр екен

Шекра, 呃， 那到了甘肃省各个监狱都有， 在这个白银啊什么， 他各个监狱都有， 是不是一万以上， 还是一千以上？ 哎呦， 我、 啊， 你问的太详细了， 这都属于保密的。 对， 有同志吗？ 这个关于这不能公开的， 那肯定不能公开嘛。 我告诉你， 从新疆转下来的这些人不属于什么刑事案件一类的一类的犯人， 那所有新疆转下来的这些。 这些犯人呢， 是不让任何人接近的。 这个， 这个我跟你就说啊， 不会让任何人接近。 你也问的太详细了， 我真说不上， 我就更没办法给你回答了。 你看， 再别说了， 再不说了。

جاۋاب بەرمىدى. گۆھەر خانىم تەمىنلىگەن ئىلى ئوبلاستلىق سوت مەھكىمىسىگە تەۋە بولغان سوت ھۆكۈمنامىسىدە بايان قىلىنىشىچە، ئەسقەر ئازاتبېك غۇلجىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىلىدە قازاقىستاننىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلخانا خادىمى، قوشۇمچە قازاقىستان دۆلەتلىك بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭ خادىمى دانىيار سورىكوۋ بىلەن دوستلىشىپ، ئۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ۋە باشقىلارنىڭ ۋىزا ئىشلىرىنى قولايلاشتۇرغان. ئۇلارنىڭ بۇ دوستلۇق جەريانىدا دانىيار سېرىكبايېۋ غۇلجىغا كېلىپ، ئەسقەر ئازاتبېكنىڭ ھەمراھلىقىدا غۇلجىنىڭ چاپچال، نىلقا، تېكەس، موڭغۇلكۈرە ۋە غۇلجا ناھىيەسىدىكى بىر قىسىم سۇ ئامبىرى ۋە سۇ ئېلېكتىر ئىستانسىسىنى زىيارەت قىلغان. زىيارەت داۋامىدا دانىيار قۇرۇلۇشنىڭ ئۆزى ۋە مۇھىم ئەسلىھەلىرىنى رەسىمگە تارتقان. ئەسقەربېك ئازاتبېك بۇ قۇرۇلۇشلارنىڭ كۆلىمى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن ھۆكۈمنامىدە بۇ قۇرۇلۇش ھەققىدىكى رەسىم ۋە مەلۇماتلارنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقى ھەققىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ۋە دۆلەت دەرىجىلىك بىخەتەرلىك ئورگانلىرى ۋە سۇ ئىشلىرى تارماقلىرىنىڭ ئىسپاتنامىلىرىگە ئورۇن بېرىلگەن ھۆكۈمنامىدىن دېيىلىشىچە ئەسقەر ئازاتبېك دانىيار سېرىكبايېۋنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىك خادىمى ئىكەنلىكى ۋە سۇ ئېلېكتىرىك ئىشلىرىغا ئائىت ئۇچۇرلارنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ

مۇزاكىرىدە مەجلىس ئەزالىرى ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىگە بولغان دىققەت ۋە قوللاشنى ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى بىردەك تەكىتلەشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىنى قوغداش ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش قاتارلىق بىر قاتار مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى يىگىرمە توققۇزىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ تاشقى ئىشلار كومىتېتىدا مۇزاكىرىگە قويۇلغان ئىككى مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش ئالتىنچى نومۇرلۇق ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىگە ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم ۋە ئامى بېرا تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈزۈپ چىقىلغانىدى بۇ قانۇن لايىھىسى دەسلەپتە يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئاۋام پالاتاسىدا تونۇشتۇرۇلۇپ ئىنتايىن يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ماقۇللانغان بولسىمۇ ئەمما يېڭى يىلنىڭ كىرىشى بىلەن رەسمىي قانۇنغا ئايلىنىدىغانغا ۋاقىت يار بەرمىگەنىدى شۇنىڭ بىلەن مەزكۇر قانۇن لايىھىسى بۇ يىل يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ئاۋام پالاتاسىدا قايتىدىن تونۇشتۇرۇلدى بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ كېڭەش پالاتا نۇسخىسى بولسا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىئو تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان يىگىرمە توققۇزىنچى نويابىر كۈنى تەرتىپ بويىچە بۇ قانۇن لايىھىسى دۆلەت مەجلىسىنىڭ تاشقى ئىشلار كومىتېتىدا مۇزاكىرىگە قويۇلۇپ ئۇنىڭدىكى مەزمۇنلار ۋە كىرگۈزۈلىدىغان تۈزىتىشلەر تالاش تارتىش قىلىندى Mister Chairman, thank you. I strongly support this bill and I'm a proud co-sponsor with Miss Kim. يىغىندا كومىتېتنىڭ ئاز سانلىقلار رەئىسى جورجى مېكس ئەپەندى قانۇن لايىھىسىدىكى مەزمۇنلارنى كومىتېت ئەزالىرىغا قىسقىچە قىلىپ تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى
ئۇ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قورقۇنۇچلۇق دەپسەندىچىلىكلەر ئالدىدا سۈكۈت قىلماسلىقى كېرەك مەجلىستىكى ھەر ئىككى پارتىيە ئەزالىرى چوقۇم شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۇچراۋاتقان دەپسەندىچىلىككە قارشى بىرلىشىشىمىز ۋە ئۇيغۇرلارنى قوللىشىمىز كېرەك دەپ كۆرسەتتى

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى قوغدايدىغان بىر كۆرسەتمە بولۇشتەك مۇھىم ئەھمىيىتى بارلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى ئۇ يەنە مەجلىستىكى ھەر قايسى ئەزالارنى ئۆزىگە ئوخشاش بۇ قانۇن لايىھىسىنى قوللاشقا ئۈندىدى

The People's Republic of China continues to deny carrying on genocide against the Uyghurs and other ئۇ بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ زۇلۇمغا تاقابىل تۇرۇشتىكى ئۈنۈمىنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى
ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قەدەر كونكرېت مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ ئۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئىلگىرى ماقۇللانغان قانۇنلارنىمۇ تولۇقلاش خاراكتېرىگە ئىگە ئىكەن بۇ قانۇن لايىھىسى تۆۋەندىكىدەك ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى كۆزىتىدىغان ۋە ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلىرىگە مەسلىھەت بېرىدىغان ئالاھىدە ماسلاشتۇرغۇچى بەلگىلەش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى ئۆزىنىڭ نۇتۇق پروگراممىسىغا كىرگۈزۈپ ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇملارنى ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى ئاممىۋى دېپلوماتىيە مۇنبەرلىرىدە سۆزلىشىگە يېتەكلەش ئۇيغۇرلارنىڭ ۋە باشقا ئېتنىك دىنىي گۇرۇپپىلارنىڭ ئۆزگىچە مىللىي مەدەنىيەت دىنىي ئېتىقاد ۋە تىل ئالاھىدىلىكلىرىنى ساقلاپ قېلىشىغا ياردەم بېرىش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا بېرىش ۋە قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن خىتاي كومپارتىيىسى ئەمەلدارلىرى بىلەن قانداق دىپلوماتىك ئۇچرىشىش ئۇسۇلىنى قوللىنىدىغانلىقى ھەققىدە كونكرېت ستراتېگىيە تەلەپ قىلىش ئامېرىكىلىق ژورنالىستلار دۆلەت مەجلىس ئەزالىرى ۋە دۆلەت مەجلىس ۋەكىللەر ئۆمىكى قاتارلىقلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى قەرەللىك ئاشكارا ھالدا زىيارەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىشى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم ئىشلىتىش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئامېرىكا دىپلوماتىيە خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتاي تۈركىيە ۋە شۇنىڭدەك ئۇيغۇر نوپۇسى كۆپرەك باشقا دۆلەتلەردىكى ئەلچىخانا ۋە كونسۇلخانىلاردا ئاز دېگەندە بىردىن ئۇيغۇر تىلى بىلىدىغان دىپلوماتىيە خادىمى تەقسىملەش ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ باشقۇرغۇچى ئورگىنى بولغان ئامېرىكا يەر شارى رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى تەتۈر تەشۋىقاتلىرىغا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن which will consolidate the State Department's diplomatic strategy, so department-wide resources are better coordinated to respond to the Uyghur genocide.
ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم مۇزاكىرە يىغىنىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇرلار مەسىلىسى بويىچە ئالاھىدە ماسلاشتۇرغۇچى بەلگىلەش ۋە ئۇيغۇر تىلى بىلىدىغان ئەلچىخانا خادىملىرىنى سەپلەشتەك ماددىلارنىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە تېخىمۇ ئەتراپلىق تېخىمۇ پىلانلىق ھەرىكەت قىلىشى ۋە ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى ئاسانلاشتۇرۇشتەك ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ياڭ كىم خانىم سۆز ئاخىرىدا ئەسكەرتىپ، ۋاقىت ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ، مۇشۇ ئۆتۈۋاتقان ھەر بىر مىنۇتتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى يوقىتىش مەقسىتىگە يېقىنلىشىۋاتىدۇ.

ئاخىرىدا يەنە بۇ قانۇن لايىھىسىگە بىر قىسىم تۈزىتىشلەرنى كىرگۈزۈش ھەققىدىكى تەلەپ پىكىرلەرمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتۈلدى بۇنىڭدا ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايك ۋولتىس تۈزىتىش كىرگۈزۈش تەكلىپىنى بەردى ئۇ بۇ قانۇن لايىھىسىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە لاگېردىكى تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىش ھەققىدە بېسىم ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىسمى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنىدىغان تۇتقۇنلار ئارىسىغا ئەكبەر ئەسەدتىن باشقا يەنە گۈلشەن ئابباس ۋە كامىلە ۋايىتنىڭ ئىسمىنىڭمۇ قوشۇلۇشىنى تەلەپ قىلدى ئۇنىڭ بۇ تەلىپى تولۇق قوللاشقا ئېرىشىپ قانۇن لايىھىسىگە كىرگۈزۈلدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە يەنە ئاۋام پالاتاسى ۋە كېڭەش پالاتاسىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ ئۆتكەندىن كېيىن پرېزىدېنتنىڭ قول قويۇشىغا ئەۋەتىلىدۇ بۇ پروگراممىنى ئىرادە تەييارلىدى

بۇ يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى قاتارلىق مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى، شۇنداقلا بىر قىسىم پائالىيەتچىلەر قاتناشتى. يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى چۈشتىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم سۆز قىلدى.

سۈپىتىدە قاراپ تۇرغانلىق بولىدىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتتى. زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم مۇنداق دېدى، مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاينىڭ كۈن تاختىدىن توكلۇق ماشىنىلارغىچە، كىيىم-كېچەك ۋە يېمەك-ئىچمەك تۈرىدىن ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارغىچە بولغان ئون يەتتە ساھەدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز.

بۇ يىغىنغا قاتناشقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بۇ ھەقتىكى ھەر قانداق مۇنازىرە ۋە سوئاللارغا جاۋاب بېرىشكە تەيياردۇر. يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى كەچتە جەنۋەدىكى خان جەمەتى مېھمانخانىسىدا،

خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئاۋاز چىقىرىشنى تەلەپ قىلدى بۇ يىغىنغا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدىن پېتېر ئېرۋىن ئەپەندىمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇ سوئالىمىزغا يازما جاۋاب ئەۋەتىپ مۇنداق دېدى بۇ يىغىنغا قاتناشقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ئەزالىرى ۋە ھۆكۈمەتلەر بې دې تې مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ كۆپ خىل يوللار بىلەن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتتى يىگىرمە توققۇزىنچى نويابىر يەنى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىننى تۈگىتىپ چىققان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ خادىمى سەركان تاش ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇنقى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىكىر teklifler hakkında malumat verdi. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler e, İş ve İnsan Hakları Forumu'nun 3. günündeydik tüm Uygur teşkilatlarından e, katılımla buradaki oturumlara iştirak ettik. Özellikle Uygurların zorla çalıştırılması konusunda farkındalığı arttırmak için Uygur mezaliminin e, gündemde kalması için gerekli girişimlerde bulunduk. E, gerek söz almalarla, gerekse panelistlerle e, diyaloğa girmekte. E, bunun akabininde evrensel periyodik inceleme ile ilgili olarak e, bir yan etkinliğe katıldık ki burada e, Çin e, Ocak ayında birinci ayda incelenecek olan insan hakları karinesiyle ilgili stratejiler görüşüldü, konuşuldu. Bunun sonrasında ise yaklaşık 30 tane ülkenin diplomatik temsilcilerinin de katılımıyla e, Uygur mezaliminin, Uygur soykırımının ve çığları hakkında istişarelerde bulunduk ve onlara evrensel periyodik inceleme e, sürecinde görüş ve önerilerini aktarmaları konusunda tavsiyelerde bulunduk.

بۇ قېتىمقى يىغىندا خىتاينىڭ خوڭ كوڭ ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇشلىرى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى تۇتقۇن قىلىش ۋە ئۇلارغا تەھدىت سېلىش قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەركىزى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى ۋە ئامېرىكىدىكى ئاتلانتىس ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى كىشىلىك ھوقۇق

تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندى جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى نۆۋەتلىك ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك مۇكاپاتى مۇراسىمى داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلگەن كۆپلىگەن مەشھۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى گېرمانىيىنىڭ دۆلەت ئەربابلىرى ئاخبارات نەشرىيات ساھەسىنىڭ خادىملىرى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە فوندى جەمئىيەتلەر ھەمدە بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئەلچىلىرى ئىشتىراك قىلغان بۇ ھەيۋەتلىك مۇراسىمغا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن روشەن ئابباس، ئابدۇلھاكىم ئىدرىس، غەيۇر قۇربانلارمۇ تەكلىپكە بىنائەن قاتناشقان. مەلۇم بولغىنىدەك، ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندى جەمئىيىتى گېرمانىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان داڭلىق گېزىت ژۇرناللاردىن سۈرەتلەر گېزىتى، دۇنيا گېزىتى، پولىتىكو گېزىتى، پاكىت ۋە ئەينەك قاتارلىق ژۇرناللارنىڭ ساھىبى بولغان ئاكسېل شپرېنگېر ئاخبارات ۋە تېخنولوگىيە گۇرۇھى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا قۇرۇلغان. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى روشەن ئابباس خانىم ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندى مەسلىھەتچىلەر كېڭىشىنىڭ رەئىسلىكىگە تاللانغان ئىدى. بېرلىندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان روشەن ئابباس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مۇراسىمنىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندىنىڭ رەئىسى ماتىياس دۆفنېر بىلەن گېرمانىيە مائارىپ ۋە تەتقىقات مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى بېتتىنا شتارك ۋاتسىنگېر قاتارلىقلار سۆزلىگەن. تۇنجى نۆۋەتلىك ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئافغانىستانلىق مەريەم نۇرى دېگەن ئايال ئېرىشكەن. تالىبانلارنىڭ رېجىمىگە قارشى كۈرەش قىلىپ، مەزكۇر مۇكاپاتقا ئېرىشكەن بۇ ئايالنىڭ ئىسمى باشقا بولۇپ، مۇكاپاتلىغۇچىلار ئۇنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈن مەريەم نۇرى دېگەن يالغان ئىسىمنى قوللىنىشنى مۇۋاپىق كۆرگەن. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى، ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندى مەسلىھەتچىلەر كېڭىشىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتە توختالغاندا، گەرچە بۇ مۇكاپات مەريەم نۇرىغا بېرىلگەن بولسىمۇ، مۇراسىمدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنىڭ مۇھىم سىياسىي شەخسلەر تەرىپىدىن تەكرار، تەكرار ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنىڭ ئۆزلىرىنى مەمنۇن قىلغان ئامىللاردىن بىرى بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئەكسەل سپرىنگېر ئەركىنلىك فوندىنىڭكى تۇنجى قېتىملىق ئەركىنلىك مۇكاپاتى مۇراسىمىدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر ۋەزىيەتنىڭ تەكرار تەكرار ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى بىزنى مەمنۇن قىلغان ئامىللارنىڭكى بىرى بولدى بىز يەنە بۇ مۇراسىم جەريانىدا گېرمانىيەنىڭكى يۇقىرى دەرىجىلىك دۆلەت ئەربابلىرى ۋە كۆپلىگەن داڭلىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈش، تونۇشۇش، سۆھبەتلىشىش ۋە ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىنى تىلغا ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئېرىشتۇق. مەن بۇ جەمئىيەتنىڭكى مەسلىھەتچىلەر كومىتېتىنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئېغىرلىق بېرىشنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىپ كېلىۋاتىمەن.
ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك مۇكاپاتى مۇراسىمىنىڭ مۇقەددىمىسىدە سۆز ئالغان ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندىنىڭ رەھبەرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھازىرغا قەدەر ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى توغرىسىدا دوكلات تەقدىم قىلغاندا، ئالدىنقى بىر قانچە ئايدا ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى رەئىسى رۇشەن ئابباس خانىم باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ۋەكىللىرىنى گېرمانىيەنىڭ يۇقىرى قاتلامدىكى رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچراشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇملارنى بىۋاسىتە ئاڭلىتىشقا پۇرسەتلەر يارىتىپ بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ خۇسۇستا تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ، بۇ مۇراسىمدا نۇرغۇنلىغان مۇھىم شەخسلەرگە شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىش ئىمكانىغا ئىگە بولغانلىقىنى بايان قىلدى. گېرمانىيەدە بىرىنجى قاتاردا ئورۇن ئالىدىغان ئاكسېل سپرىنگېر فېرلاگ

ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇھىملىقىنى يەنە بىر قېتىم كۆرسەتتى دەپ قارىساق بولىدۇ. ئەڭ مۇھىمىمۇ بىز بۈگۈنكى بۇ ئۇچرىشىشتا پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن، ھەر تەرەپتىن كەلگەن ئىنسانلار بىلەن مەيلى زىياپەت ئۈستىلىدە بولسۇن، مەيلى ئاياقتا ئولتۇرۇشتا بولسۇن ئايرىم-ئايرىم پاراڭلىشىش، سۆھبەتلىشىش، نۆۋەتتىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەزىيەتنى چۈشەندۈرۈش ۋە بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى دۇنيا كۈن تەرتىبىدە تۇتۇپ تۇرۇش توغرۇلۇق تەپسىلىي پاراڭلىشىۋالغان بولدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ دىرېكتورى غەيۇر قۇربان ئەپەندىمۇ مەزكۇر مۇراسىمغا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان.
گېرمانىيە ۋە گېرمان تىلى دۇنياسىدىكى داڭلىق ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك ۋەخپىنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بۇ يىللىق ئەركىنلىك مۇكاپاتىنى تارقىتىش يىغىنىغا مۇشۇ ئەركىنلىك ۋەخپىنىڭكى مەسلىھەتچىلەر دائىمىي كېڭىشىنىڭكى ئەزاسى ۋە خەلقئارا ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭكى رەئىسى روشەن ئابباس خانىم، ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ۋە شۇنداقلا مەن ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن بۇ قېتىملىق مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىغا قاتناشتۇق. بۇ مۇراسىمغا يەنە گېرمانىيەنىڭكى مائارىپ ۋە تەتقىقات مىنىستىرلىقىنىڭكى مىنىستىرى ۋە شۇنداقلا گېرمانىيەدىكى ئەڭ چوڭ خەير ساخاۋەت ئورگانلىرىنىڭكى رەئىسلىرى، گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭكى ئەزالىرى، ئامېرىكا ئەلچىخانىسىدىن ۋەكىللەر ۋە شۇنداقلا نۇرغۇنلىغان گېرمانىيەنىڭكى يۇقىرى قاتلاملىرىدىكى زاتلار ۋە ئەركىنلىكنى ھىمايە قىلىدىغان تەشكىلاتلارنىڭكى پائالىيەتچىلەرنىڭكى ۋەكىللىرى قاتناشتى. ئۇ بۇ ھەقتە توختالغاندا، مۇراسىمدا مەيلى گېرمانىيەنىڭ دۆلەت ئەربابلىرى، مەيلى سىياسەتچىلەر ياكى كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرى بولسۇن، ھەممىسىنىڭلا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشىدىن، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنىڭ گېرمانىيەنىڭ، قاتلام قاتلاملىرىغا قەدەر سىڭگەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ قېتىملىق پائالىيەتتە گەرچە مۇكاپات تالىبان رېژىمى ئاستىدىكى ئاياللار ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغان بىر ئايالغا بېرىلگەن بولسىمۇ، لېكىن بۇ يىغىندا سۆزلىگەن بارلىق دۆلەت ئەربابلىرى بولسۇن، فوندىنىڭ تەشكىلاتىنىڭ ئادەملىرى بولسۇن ياكى سىياسەتچىلەر بولسۇن، ھەممىسى دېگۈدەك ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى بىر قېتىم تىلغا ئېلىپ ئۆتتى بۇ بىزنى ھەقىقەتەن تولىمۇ خۇشال قىلدى ۋە ئەينى ۋاقتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى گېرمانىيەنىڭكى قاتلام قاتلاملىرىغا كەلگەن سىياسەتچىلەر ئارىسىدا خەلق ئارىسىدا تونۇلغان مۇھىم بىر مەسىلىنى بولغانلىقىنىڭكى بۇ يەردە روشەن بىر ئىپادىسىنى كۆرگەن بولدۇق. ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندى بولسا ئاكسېل شپرېنگېر ئاخبارات ۋە تېخنولوگىيە گۇرۇھىنىڭ قۇرغۇچىسى ئاكسېل شپرېنگېرنىڭ ئەركىنلىكنى بارلىق قىممەت قاراشلىرىنىڭ ئاساس قىلىشتىن ئىبارەت تەۋرەنمەس ئىرادىسىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلىش، دۇنيانىڭ ھەر يەرلىرىدىكى ئەركىنلىك جەڭچىلىرىگە ئىلھام بېرىش ئۈچۈن قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ فوندى جەمئىيىتى خىتاي كەبى مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ زۇلۇملىرىغا قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان، ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيە يولىدا بەدەل تۆلەۋاتقان ئىنسانلارنى قوللاشنى، قوغداشنى، ئۇلارنىڭ پىداكارلىق روھىغا ئىلھام بېرىشنى تۈپ مەقسەت قىلغان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك مۇكاپاتى مۇراسىمىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ تەكرار ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە يەتتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتى سۇنۇلغان مەزكۇر دوكلاتتا تۈركىيەنىڭ پەلەستىن ۋە روھىڭگادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقى تەكىتلىنىپ ئۆتۈلگەن ئەمما ئۇيغۇرلار تىلغا ئېلىنمىغان جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى نامىق تان ئەپەندى بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرگەن تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ھەر يىلنىڭ ئاخىرىدا تۈركىيە پارلامېنتىدا ھەرقايسى مىنىستىرلىقلارنىڭ كېيىنكى يىللىق خامچوتى مۇزاكىرە قىلىنىپ بېكىتىلىدۇ. يىگىرمە يەتتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خامچوتىنى مۇزاكىرە قىلىش يىغىنىدا جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى پېشقەدەم دىپلومات نامىق تان ئەپەندى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن رۇسلارنىڭ ئىشغالى ئاستىدىكى قىرىم تاتارلىرىنى تىلغا ئالمىدى، دەپ ئەيىبلىدى. مەزكۇر يىغىندا ئالدى بىلەن تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەسئۇللىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتىنى سۇنغان بولۇپ، دوكلاتتا تۈركىيەنىڭ پەلەستىن ۋە روھىنگادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقى تەكىتلىنىپ ئۆتۈلگەن، ئەمما ئۇيغۇرلار بىلەن قىرىم تاتارلىرى تىلغا ئېلىنمىغان. مەزكۇر دوكلاتنى ئاڭلىغان پارلامېنت ئەزاسى، پېشقەدەم دىپلومات نامىق تان ئەپەندى سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلار بىلەن قىرىم تاتارلىرىغا ئورۇن بېرىلمىگەنلىكىگە نارازىلىق بىلدۈرۈش بىلەن بىرلىكتە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىدىن تۆۋەندىكى سوئاللارنى سورىغان. تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان، خىتاينىڭ بېسىمى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ تىلغا ئېلىنماسلىقىدىكى سەۋەب زادى نېمە؟ تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشىدىكى سەۋەب نېمە؟ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارغا ئورۇن بېرىلمەسلىكىنىڭ سەۋەبى تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋىتىمۇ؟

تۈركىيە پارلامېنتىدە تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خامچوتىنى مۇزاكىرە قىلىش يىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى ھۆكۈمەت تەرىپىدىن تىلغا ئېلىنمىغان ۋە نامىق تان ئەپەندى نارازىلىق بىلدۈرۈپ يۇقىرىدىكى سوئاللارنى سورىغان. تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئورۇن بېرىلمەسلىكى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خىزمەت دوكلاتىدا قىرىم تاتارلىرى بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئورۇن بەرمەسلىكىنىڭ سەۋەبلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.

شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئىچىگە ئالماسلىقى دېمەككى خىتايدىن كۈتىدىغان بىر نەرسىلەر بار دېگىلى بولىدۇ بۇ بولسا شۇ ئىقتىسادىي تېخنولوگىيە دېگەندەك شۇنداق بىر مەنپەئەت بولۇشى مۇمكىن.
ئۇنداقتا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر مەسىلىسى تۈركىيەدە قانداق بولىدۇ؟ دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى، ئەگەر تۈركىيە جامائەتچىلىكىنىڭ بېسىمى مۇشۇنداقلا داۋاملاشسا، خىتايدىن كېلىدىغان مەنپەئەت يېتەرلىك بولمىسا، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيە سىياسىتىدە چوقۇم ئورۇن ئالىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭ سابىق رەئىسى، پېشقەدەم تەتقىقاتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى بۇنىڭ يېقىندىن بۇيان تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا مۇناسىۋىتىنىڭ كۈچەيگەنلىكىنىڭ بېشارىتى ئىكەنلىكىنى ئۆكتىچى پارتىيەلەر كۆپلەپ ئوتتۇرىغا قويسا، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىدىمۇ تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينى ئوچۇق-ئاشكارا ئەيىبلەش ئېھتىمالىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى، چۈنكى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنىڭ تېخىچە ئاتا-ئانا ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن كۆرۈشەلمەيۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئۈستىنى ياپماق ئۈچۈن غەيرەت قىلىۋاتسا ھەم بۇنىڭ قىتاينىڭ بۇ پائالىيەتلىرىنىڭ تۈركىيەدە بىر نەتىجىسىنىڭ بولمىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭدا ناھايىتى ئېغىر مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىغانلىقىنىڭ بىر دەلىلى دەپ چۈشىنىمەن ۋە بۇ نامىق تان ئەپەندىنىڭكى بۇ سۆزىنىڭ ھەم ناھايىتى تارىخقى بىر ئەھمىيەتكە ئىگە بىر مەسىلە بولغانلىقىنى مەن چۈشىنىمەن.
جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى پارلامېنت ئەزاسى، پېشقەدەم سابىق بۈيۈك ئەلچى نامىق تان ئەپەندى سۆزىنىڭ ئاخىرىدا، تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا تۈركلەر بىلەن قان قېرىنداش بولغان ئۇيغۇرلار بىلەن تاتارلارغا ئورۇن بېرىلمىگەنلىكىدىن كۆڭلىنىڭ ئىنتايىن يېرىم بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن.

قازاقىستاندا چىقىۋاتقان ئۇيغۇر تىلىدىكى گېزىتلەر ئۇلارنىڭ كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىنىڭ بىرى لېكىن يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلىنىۋاتقان گېزىتلەرگە مۇشتەرى توپلاش ئىشلىرى بىراز قىيىنلىشىشقا باشلىغان تۆۋەندە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ھازىر قازاقىستاندا ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلىنىۋاتقان گېزىتلەر مۇشتەرى توپلاش ئىشلىرى بىلەن جىددىي شۇغۇللانماقتا ئۇلارنىڭ ئارىسىدا مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلدىن بۇيان كوممۇنىزم تۇغى، ئاندىن سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگەندىن كېيىن ئۇيغۇر ئاۋازى نامى بىلەن نەشر قىلىنىپ كېلىۋاتقان مەتبۇئاتتىن تاشقىرى شەخسلەرنىڭ، جەمئىيەتلىك تەشكىلاتلارنىڭ ۋە ئاۋام خەلقنىڭ ھامىيلىقىدا نەشر قىلىنىۋاتقان گېزىتلەرمۇ مەۋجۇتتۇر. شۇلارنىڭ بىرى ئاممىۋىلىقى جەھەتتىن ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان ئالمۇتا شەھىرىدە چىقىۋاتقان جۇمھۇرىيەتلىك ئاسىيا بۈگۈن گېزىتىدۇر. ئاسىيا بۈگۈن گېزىتى ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇر تىلىدا ۋە قىسمەن رۇس تىلىدا چىقىدۇ. گېزىت سەھىپىلىرىدىكى بەزى ماقالە ۋە ئەسەرلەر ئۇيغۇر كونا يېزىقىدىمۇ بېسىلىدۇ. ئۇ قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايونلىرىدا تارقىتىلىدۇ. گېزىتنىڭ ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچى قازاق، پانفىلوف ناھىيەلىرى بويىچە مەخسۇس مۇخبىرلىرى ئىشلەيدۇ. ھازىر بارلىق جايلاردا مەزكۇر گېزىتنى تەرغىب قىلىش ۋە ئوقۇرمەنلەر سانىنى كۆپەيتىش ئىشلىرى ئېلىپ بېرىلماقتا. ئۇنداقتا ئاسىيا بۈگۈن گېزىتىنىڭ تەقدىرى قانداق بولىدۇ؟ گېزىت ساھىپلىرى ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ گېزىتنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن قانداق ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ؟ بىز گېزىت تەسىس قىلىنغاندىن بۇيان ئۇنىڭ مۇخبىرى، باش مۇھەررىرى بولۇپ ئىشلەپ كەلگەن تونۇلغان شائىرە تاشگۈل ھېزىياروۋانى زىيارەت قىلدۇق. ھازىر ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىنىڭ قورام يېزىسىدا تۇرۇۋاتقان تاشگۈل ھېزىياروۋا خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، ئاسىيا بۈگۈن گېزىتى ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ يورۇق كۆرۈۋاتقان بولۇپ، ئۇ شۇ ۋاقىتلاردا مەرھۇم ئابدۇللام ھوشۇروف باشقۇرغان ئالمۇتا شەھەرلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغانىكەن. تاشگۈل ھېزىياروۋا گېزىتنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلاردا كۆپلىگەن قىيىنچىلىقلارنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېدى.
ۋاقلاردا نۇرغۇن بالىلار ئىشلىدى. ھەممىسىلا شۇ ئايلىق ئاز بولغاندىكىن ياكى ياش تالانتلىق بالىلارنىڭ ھەممىسى كەتتى. گېزىت ئېچىلغاندا ئابدۇللامنىڭ قېشىدا ئابلەھەت ھوشۇروف بىزنىڭ كومپيۇتېردا ئولتۇرغان بالىمىز، دىزاين بالىمىز بىللە كەلدى. كېيىن كارلىن مەخپىروفلا قىرغىزىستاندا ئەرزەنكەن دەپ تىپوگرافىيەدە ئاشاقتىن چىقىرىپ ئەيتاۋۇر ئۆتكۈزۈپ يۈردى. ئۇنى بىزگە بېرىدۇ، بىز مەلى-مەلىگە ئاپىرىپ سېتىڭلار دەپ يىگىت باشلىرىغا تارقىتىمىز. ئۇلارنىڭ تىيىنىنى يىغقىچە يامان قىينىلىپ كېتەتتۇق ئۇ ۋاقلاردا. كېيىن ئەنسىدىن پوچتا ئارقىلىق يېزىلىدىغان قىلدى ئابدۇللام. شۇ چاغلاردا، ئۇيغۇرلاردا بىرىنچى قېتىم جۇمھۇرىيەتلىك مۇستەقىل گېزىت چىقتى دە شۇ چاغدا. ئابدۇللام ئۆزىمۇ شەھەرلىك مەدەنىيەت مەركەزى بولغاندىن كېيىن ئابدۇللام ئاشۇنداق دەيتتى، مېنى سايلىغاندا ئۈچ مەسىلىنى ئالدىمغا قويدى خەلق دەپ. بىرىنچىسى ئالمۇتا شەھەرلىك مەدەنىيەت مەركەزىنىڭ ئۆزىنىڭ ئوفىسى بولسۇن. ئىككىنچىسى ئۇيغۇر خەلقىدە تېلېۋىدېنىيە يوق ئالىتاغ پىروگراممىسى يېپىلىپ كەتتى، تېلېۋىدېنىيە ئېچىپ بېرسە. ئۈچىنچىسى، بىزدە ئۇيغۇر خەلقىدە بىرلا گېزىت بىزگە ئازلىق قىلىدۇ، بىر گېزىت چىقىرىپ بېرسە دېگەن. ئالمۇتا شەھەرلىك مەدەنىيەت مەركىزىنى باشقۇرغاندا شۇنىڭ ھەممىسىنى ئورۇنلىدىم دەتتى. رەھمەتلىك. گېزىتنىڭ يامان جىق جاپاسىنى تارتتۇق. تاشگۈل ھېزىياروۋا ئابدۇللام ھوشۇروفنىڭ ئىلتىماسى بىلەن گېزىتنىڭ باش مۇھەررىرى بولۇپ ئىشلەۋاتقان مەزگىللىرىدە ئىنتايىن كۆپ قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما كۆپچىلىكنىڭ ياردىمى بىلەن گېزىتنى ساقلاپ قالغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ ئاتاقلىق شائىر ۋە ژۇرنالىست ئىلاخۇن جېلىلوفنىڭ چوڭ ياردەم كۆرسىتىپ، مەنىۋى قوللاپ-قۇۋۋەتلەپ كەلگەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ئالتە يىل ئازىيا بۈگۈن گېزىتىنى چىقاردۇق. بارغانسېرى ئوقۇرمەنلىرىمىز گېزىتنى ماختاشقا باشلىدى. ئەمدى مېنىڭ كۆڭلۈمگە قارىدىمۇ، گېزىت شۇنچە يىل ئىشلەپ، بىر قېتىملىقى يامان دېگەن سۆزنى ئاڭلىماپتىمىز. ھەممىسى ماختاپ، گېزىت ياخشى چىقىۋاتىدۇ مۇبارەك بولسۇندىن باشقا سۆز خەلقىمدىن، ئوقۇرمەنلەردىن ئاڭلىمىدىم. جىق ئادەملەر قوللىدى يىگىت باشلىرى، مەدەنىيەت مەركەزلەر، خانىم قىزلار، چوڭ ئاتىلار، قوللىرىدىن كېلىشىچە بۇرۇنقى شائىر يازغۇچىلىرىمىز يېشىنىڭ چوڭ بولغىنىغا قارىماي ماتېرىياللىرىنى ئەۋېتىپ تۇردى. يوق ماتېرىيالنى ئۆزىمىز ئىزدىدۇق. ياڭغۇز گېزىتلا ئەمەس، گېزىتنىڭ مۇشتۇرى توپلاش ۋاقتىدا مەن بىر چەتتىن ياركەنت، ئۇيغۇر ناھىيەسى، ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسى، تالغىر ناھىيەسى مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىگە باراتتىم. ئابدۇللام ۋاقتى بولسا بىللە باراتتى، بولمىسا ئۆزىمىز ئارىلاتتۇق. خەلقلەرنى چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق مەن ئالغاندىكىن گېزىت تۆت مىڭ ئىككى يۈز ئېگزېمپليارغا كۆتۈرۈلدى. بىر يارىم مىڭ ئېگزېمپليار بىلەن ئالغان. شۇنىڭدىن كېيىن ئاستا-ئاستا گېزىتىمىز كۆتۈرۈلۈشكە باشلىدى، خەق چۈشىنىشكە باشلىدى، قىزىقىپ ئوقۇيدىغان بولدى ئوقۇرمەنلىرىمىز. تاجىگۈل يېزياروۋا مەزكۇر گېزىتتە ئون بەش يىل ئىشلەپ، ئالتە يىل گېزىتنى باشقۇرغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ ھازىرمۇ شۇ گېزىتنىڭ باش مۇھەررىرى، تونۇلغان يازغۇچى ۋە شائىر، قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى تېلمان نۇراخۇنوفنىڭ ئىلتىماسى بىلەن ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسى بويىچە مەزكۇر گېزىتنىڭ مۇخبىرى بولۇپ ئىشلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، تېلمان نۇراخۇنوف باش مۇھەررىر بولۇپ كەلگەندىن بۇيان گېزىت ئىشلىرى ياخشىلىنىپ، ھازىر ئېيىغا ئىككى ئەمەس، بەلكى ئۈچ قېتىم نەشر قىلىنماقتىكەن. مۇختار ئەۋەزوف نامىدىكى ئەدەبىيات ۋە سەنئەت ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ دوكتورى ئالىمجان ھەمرايېۋنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇنەۋۋەر پەرزەنتى، دۆلەت ئەربابى ئابدۇللا روزباقىيېۋ قازاقىستاندا ئۇيغۇر مەتبۇئاتىنىڭ ئاساسىنى سالغاندىن بۇيان، كۆپلىگەن نەشرلەر يورۇق كۆرۈپ كەلگەن. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۈگۈنكى كۈندە دۆلەت تەرىپىدىن غەمخورلۇق قىلىنغان ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى ناھايىتى ياخشى پائالىيەت ئېلىپ كېتىپ بارىدۇ ۋە شۇنىڭغا قوشۇمچە بىر تۈركۈم نەشرلار بار. شۇلارنىڭ بىرسى ئازىيە بۈگۈن گېزىتى ھەمدە بۇ خەلقنىڭ قوللاپ-قۇۋۋەتلىشى چىقىۋاتقان گېزىتى شۇنداقلا ئىلى ۋادىسى گېزىتى بار، ئۇيغۇر ناھىيەدە ئېلان قىلىنىۋاتقان بۇ گېزىتلەر بىزنىڭ مەدەنىي تارىخىمىزدا زور رولنى ئوينايدۇ.

ئالىمجان ھەمرايېۋ ھازىرقى ئىلمىي تېخنىكا، تېخنولوگىيە تەرەققىي ئەتكەن بىر دەۋردە ياش ئەۋلادنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى ئۇنتۇپ كېتىش خەۋپىنىڭمۇ يوق ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇشۇنداق بىر شارائىتتا بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈشنىڭ مۇھىملىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ يېقىندا ئالمۇتا شەھىرىنىڭ مەسىم ياقۇپوف نامىدىكى يۈز بىرىنچى مەكتەپ گىمنازىيەدە ئۆتكەن بىز ئاسىيا بۈگۈن گېزىتىنى ئوقۇيمىز دەپ ئاتالغان مۇسابىقە فېستىۋالىنىڭ مەقسىتىنى مۇنداق دەپ چۈشەندۈردى.
مۇشۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش بويىچە مۇشۇنداق كونكۇرسلارنى ئۇيۇشتۇرۇش، كۆرۈكلەرنى ئۇيۇشتۇرۇش ئارقىلىق بىز بالىلارنى دەۋەت قىلالايمىز دېگەن ئويدا. ئازىيە بۈگۈن گېزىتىنى ئوقۇيمىزمۇ دېگەن كونكۇرسنىڭكى مەقسىتىمىز شۇ، بالىلارنى ياخشى، ئىزگىلىك، ياخشى ئىشلارغا دەۋەت قىلىش، ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە قىزىقتۇرۇش، تارىخىغا قىزىقتۇرۇش، ئەدەبىياتىغا قىزىقتۇرۇش. مەلۇم جەھەتتە مەقسەتكە يېتىۋاتىمىز دەپ ئويلايمەن. بىراق كۆپچىلىكنىڭ ئارىسىدا بۇ مەسىلە ناھايىتى مۇرەككەپ، ئېغىر. بەزى كۆپلىگەن ياشلىرىمىز تىرىكچىلىك غېمىدە روھىي جەھەتتىن بۇلارنى شۇ قازاقىستاندا مەۋجۇت بىر شارائىتتا، ئەركىنلىك شارائىتتا، دېموكراتىك بىر شارائىتتا مۇشۇ ئىشلارنى ئەمەلگە ئاشۇرساق دېگەن بىر نىيەت بىزدە بار. كېلەچەك ئەۋلاد ئالدىدا قەرز، پەرزلىرىمىزنى ئادا قىلىۋاتىمىز دەپ ئويلايمەن.
سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۇ قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىللىق گېزىتلەرگە ماقالە يازالايدىغان، ئانا تىلىدا بىلىم بېرەلەيدىغان، سەھنىلەردە ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىنى نامايىش قىلالايدىغان، ئومۇمەن ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قالالايدىغان ياشلارغا ناھايىتى موھتاج ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئىگىلىشىمىزچە، قازاقىستان مۇستەقىللىققا ئېرىشىپ، ئۇيغۇر تىلىدا ئانا مەكتەپ، مەرىپەت، خۇش كەيپىيات، دىدار قاتارلىق گېزىت-ژۇرناللار ئارقا-ئارقىدىن نەشر قىلىنغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى كېيىنچە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلار تۈپەيلىدىن نەشردىن توختىغان ئىكەن. ھازىر ئېھسان، ئىنتىزار، ئاخبارات، ئۇيغۇر پېن، غۇنچە، ئىجادكار قاتارلىق ئۇيغۇر تىلىدىكى ژۇرناللار ئاساسەن ئۆز خىراجىتى ھېسابىغا نەشر قىلىنماقتا.

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار خەير خوش This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.